കഴിച്ചിട്ടൊന്നും സ്വാഗതം വയം ആരംഭം ആരംഭം കുർമ്മ പാർത്ഥായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവത നാരായണേന സ്വയം व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम् गीतामृतम् महत् वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् തർക്കം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതഃ സ്ത്വന്വന്തി ദിവ്യൈസ്തവൈः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगुण देवाय तस्मै नमः वयं कथमश्लोकं पठितवन्तः द्वितीयाध्याये त्रिंशत् वा एकत्रिंशत् वा एकत्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वितीय अध्याये एकत्रिंशत् तर्टि वन् पुटसङ्ख्या
पुटसङ्ख्या एकशत त्रीणि एकत्रिंशत् समाप्तं खलु एकत्रिंशत् समाप्तं समाप्तम् एकवारम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि यतृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनक्षत्रियाः पार्थ सुखिनक्षत्रिया लभन्ते युद्धमीदृशम् तत् न पठितवन्तः किल तत् पूर्वं तत् करणीयं पूर्वश्लोकम् एकवारं वदामः एकत्रिंशत् समाप्तं समाप्तं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यार्थि
क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते एतत् वयं दृष्टवन्तः एतस्य अन्वयः भवति कृतवन्तः स्वधर्मं च अवेक्ष्य अपि विकम्पितुं न अर्हसि स्वध स्वधर्मविषये चिन्तयति चेदपि विकम्पितुम् इत्युक्ते कः अर्थः कम्पनं इत्युक्ते भवान् इतः गन्तुं न शक्नोति कुतः गन्तुं न शक्नोति युद्ध युद्धक्षेत्रतः भवान् गन्तुं न शक्नोति पलायनं कर्तुं न शक्नोति उत्तमं पलायनं कर्तुं न शक्नोति क्षत्रियस्य हि धर्म्याद् युद्ध्याद् अन्यत् श्रेयः न विद्यते क्षत्रियस्य धर्मः धर्मः अस्ति युद्ध युद्धः ततः भवान् गन्तुं न शक्नोति इदानीं तत्र वयं दृष्टवन्तः पदद्वयमस्ति एकं पदमस्ति स्वधर्मः द्वितीयं पदमस्ति क्षत्रियः कारणद्वयेन वदति सः भवान् क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन भवता गन्तुं न शक्यते एकः विषयः अन्यः एकः विषयः कः क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन भवतः स्वधर्मः एषः स्पष्टमस्ति प्रथमतया अस्माभिः अवगन्तव्यं स्वधर्मः कः तस्मिन् विषये वयं गतसप्ताहे चर्चां कृतवन्तः द्वितीयः सामान्यविषयः क्षत्रियः अस्ति इति उक्तवान् क्षत्रियः इत्युक्ते कः तस्मिन् विषये अपि किञ्चित् चिन्तनं करणीयम् वयं किमपि यदा बहु किं वदामि स्पर्धात्मकचिन्तनं प्रति वयं न गच्छामः स्पर्धात्मकचिन्तनम् इत्युक्ते किं चातुर्वर्ण्यं सर्वं न सामान्यरीत्या वयं यदा पश्यामः क्षत्रियः इति अत्र वदति क्षत्रियः इति एकः गुणः इति चिन्तयतु अथवा सामान्यतया चिन्तयतु सैनिकः सत्यं अहम् उक्तवान् भारतस्य सेनायाम् अस्ति इति चिन्तयतु एकः अथवा अमेरिका सेनायाम् अस्ति एकः युद्धसमये सः वदति अस्माकं राष्ट्रस्य पक्षे नीतिः नास्ति इति वदति चेत् तत् सम्यक् वा न सम्यक् न सम्यक् कारणं किम् किमर्थं सम्यक् नास्ति युद्धभूमौ नास्ति तद् वक्तव्यस्थानं तद् नास्ति तदेव तावदेव अस्ति तादृशदृष्ट्या अपि एषः कः अस्ति क्षत्रियः अस्ति कः अर्जुनः कुत्र स्थित्वा वदति मया कर्तुं न शक्यते इति युद्धभूमौ स्थित्वा सः वदति मया कर्तुं न शक्यते इति तस्मादपि तद् सम्यक् नास्ति भगवान् किं वदन्नस्ति भगवान् किम् उक्तवान् प्रथमम् एतावत् पर्यन्तं गतश्लोकपर्यन्तम् आत्मनः विषये बोधनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन् आसीत् कः भगवान् सत्यं भिन्नभिन्नरीत्या उक्तवान् अन्ततो गत्वा सः उक्तवान् किम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् शृणोति आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् वदति तादृशम् एकमस्ति तस्मिन् विषये सम्पूर्णविवरणं कृतवान् आत्मबोधः भवतु इति विचिन्त्य बहूनि कार्याणि सः उक्तवान् अन्ते तत्सर्वं पार्श्वे स्थापयतु भवतः धर्मः अस्ति अन्यत् सर्वं सत्यम् अहम् एतावत् पर्यन्तम् एतत् सर्वम् उक्तवान् तत्सर्वं सत्यं सः बोधः भवति न भवति चेदपि भवति इत्युक्ते का विभक्ति भवति न भवति इति अहं द्विवारं प्रयोगं कृतवान् अर्थम् अवगतं वा न वा एक भवति सप्तमी विभक्तिमध्ये भवति भवतः अन्ते न भवति चेत् अपि भवता किं करणीयं
युद्धं करणीयं तस्य कारणं किं भवान् क्षत्रियः अस्ति एतद् अस्माकं जीवने तस्य कः सम्बन्धः भवति वयं यदा कदापि किमपि कार्यार्थं यदा प्रवृत्तः कार्यं यदा कुर्मः बहुधा वयम् एतादृशन्यायान् उक्त्वा एतादृशन्यायान् उक्त्वा वयं कदा पलायनं कुर्मः कार्यं यदा करणीयं कार्यं यदा सम्मुखम् आगच्छति मुखामुखं यदा आगच्छति कार्यस्य स्थाने यदा कार्यं करणीयमिति भवति तदानीमेव वयं किं वदामः पलायनं कुर्मः मया कर्तुं न शक्यते अनन्तरं वयं मया कर्तुं न शक्यते इति न वदामः वयं किं किं वदामः यदा अर्जुनः उक्तवान् सर्वाणि कार्याणि वदामः एतस्य तदस्ति एतदस्ति एवमहं ब्रह्मास्मि सर्वं यद्यद् वयं जानीमः सर्वमपि उक्त्वा किन्तु कोऽपि अनुभवः अस्ति वा नास्ति तस्मात् भगवान् वदति इदानीं കർമ്മ ഇതി അസ്തി ഭഗവാൻ ഭിന്ന ഭിന്ന രീതി ഉക്തവാൻ അന്തതോ ഗത്വ ദ്വിത്രി ശ്ലോകേഷു ഭഗവാൻ ഉക്തവാൻ ഭവാൻ കർമ്മ ന കരോതി ഇതി ചിന്തയിതും ഭവാൻ ന ശക്നോതി കിം
കർമ്മ തു കരണീയമേവ കാരണം കിം കർമ്മ വിന ഏകക്ഷണമപി കേനാപി ലോകേ സ്ഥാതും ന ശക്യതേ अनन्तरं भवान् किमर्थं वदति अहं न करोमि इति वदति भवान् एतत् कर्म न करोति किन्तु किं करोति अन्य कर्म करोति कर्म विना भवता स्थातुं न शक्यते कर्म विना स्थातुं शक्यते चेत् सम्यक् किन्तु तद् न शक्नोति एव एतत् सर्वं भगवान् उक्तवान् कर्मविषये उक्तवान् ज्ञानविषये उक्तवान् भिन्नभिन्नरीत्या सः बोधितवान् अन्ततो गत्वा भगवान् वदति एतत् सर्वं पार्श्वे स्थापयतु अस्माकं समीपं वदन्नस्ति भवान् अद्य जीवनं करोति अद्य भवान् एका कार्येण सह इदानीं भवान् सम्मुखः अस्ति अभिमुखं करोति भवान् एककार्ये अस्ति तत् कार्यं त्यक्त्वा भवान् इदानीं पलायनं न करोतु न कुरु कारणं किं कर्तुं न शक्नोति करणीयं करणीयम् एव तस्मादेव भगवान् वदति भवान् क्षत्रियः अस्ति क्षत्रियः इति अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्मा स्व स्वधर्मः इति एकं पदं तत्र भगवान् उक्तवान् स्वधर्मः कथं भवति कथम् अवगन्तुं शक्नुमः मम स्वधर्मः कः पूर्वकाले एका पद्धतिः आसीत् ब्राह्मणकुले जन्म प्राप्तवान् इति चिन्तयतु तस्य स्वधर्मः कः पठनं पाठनम् अध्ययनम् अध्यापनम् आसीत् तस्य धर्मः अथवा एकः वैश्यकुले जन्म प्राप्तवान् तस्य स्वधर्मः कः आसीत् वाणिज्यं करोति वाणिज्यद्वारा सः राष्ट्रस्य सेवां करोति राष्ट्रस्य धनस्य वर्धनं करोति सर्वेषां कृते यावद् धनम् आवश्यकं तावद् धनं सः विक्रयण क्रयविक्रयणद्वारा सः सम्पादयति एतत् ब्राह्मणानाम् एका वृत्तिः आसीत् वैश्यानाम् एक वृत्तिः आसीत् क्षत्रियः तस्य वृत्तिः का राज्य राज्यस्य रक्षणं करणीयं पश्यतु तस्मिन् समये एतत् जन्मना इति आसीत् तत्रापि अहं न जानामि तत् सम्पूर्णदोषः वा सम्यक् वा अहं न जानामि तस्मिन् विषये किन्तु तत्रापि अस्ति अद्य वदति किल भवन्तः चिन्तयन्तु एकस्य एकस्य पुत्रः एकस्य पुत्रः तस्य स्वभावे अथवा तस्य कार्ये भवितुम् अधिकप्रयत्नं करोति पूर्णं न अवगतम् अद्य आधुनिकशास्त्रमपि वदति आधुनिक सैन्स् अपि वदति तस्य कापि आवश्यकता नास्ति गीतसमये जीन् इति अस्ति किल किमर्थं तादृश रोगः अपि मम रोगः अस्ति चेत् मम पुत्रस्य अपि अद्य इदानीं यदा अमेरिकायां वयम् अधिकतया पश्यामः भारतस्य अपेक्षया अत्र यदा कदापि वैद्यस्य समीपं गच्छामः चेत् एकं लिस्ट् ददाति किं पृच्छति तत्र um, <laughs> पितु पिता पितुः कः रोगः आसीत् हम्म। मातुः कः रोगः आसीत् सत्यं वा न किमर्थं पृच्छति जेनेटिकलि भवितुम् अर्हता अस्ति के के रोगाः जेनेटिकलि भवन्ति uh, सर्वविधरोगाः इदानीं पश्यामः चेत् केन्सर् विषये अपि वदति डयबेटिक्स् विषये अपि वदति हार्ट् अटाक् विषये अपि वदति हार्ट् स्थगनं भवति कथं एतत् आगच्छति नास्ति इति न सत्यमस्ति एवं चेत् एकस्य स्वभावे शरीरे अथवा तस्य जीवकोशे एतावान् सम्बन्धः अस्ति चेत् तस्य स्वभावे पितुः सम्बन्धः न भवति वा भवति तस्मादेव तस्मिन् काले यः कोऽपि एका सुवर्णकारः कोऽपि कमपि स्वीकृतवान् अहम् एकवृत्तिं स्वीकृतवान् एकः सुवर्णकारः कोऽपि स्वर्णे सुवर्णं कदाचित् किञ्चित् सः चौर्यं करोति अवगच्छति अहं किं वदामि किञ्चित् सुवर्ण सुवर्णस्य चौर्यं कुर्यात् कदाचित् किन्तु सुवर्णे सः अन्यवस्तु न स्थापयति अद्य अद्यतनसुवर्णं कथं किमपि ताम्रं वा अथवा किमपि भवति किल अन्यत् किमपि योजयति द्वाविंशति केरेट् इति वदामः किन्तु किं भवति इति वयं न जानीमः किन्तु किमर्थम् उक्तवान् अथवा अहं तद् स्वीकृतवान् एक उदाहरणार्थं जन्मना कथं भवति इति अथवा स्वीकरोतु एषः छुरिकानिर्माणं करोति कः छुरिकानिर्माणं करोति छुरिका छुरिका छुरिका
लोहकारः पश्यतु सा पठितवती लो लोहकारः तदर्थमेव पृष्टवान् प्रवेशपरीक्षा लोहकारः परिचय परिचय परिचयपरीक्षायाम् लोहकारः एकछुरिकायाः निर्माणं करोति तया छुरिकया वयं कर्तनं कुर्मः चेत् तद् वस्तु वयं खादामः चेत् अस्माकं कोऽपि रोगः न आगच्छति अद्य विपणिमध्ये मार्केट् मध्ये सर्वविधछुरिकाः मिलन्ति सामान्य एकविषयं वदामि अत्यन्तसामान्य औषधं भोजनं सर्वम् अन्य पार्श्वे स्थापयतु ചുരിക അദ്യമിടതി ചുരിക മീൻസ് നൈഫ് അനുചുരികം സ്വീകരോതു തയാ ചുരികയ കർത്തനം കരോതി ചേത് വിഷമയം അസ്തി ഇതി അദ്യ വദന്തി ആ കിമർത്ഥം കീദൃശുരിക ചുരിക കേന നിർമ്മാണം കരണീയം അയഹ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തമ അയഹ ഉപയോഗിച്ച് അയഹ എന്താ അദ്യ തന്നെ ചുരിക സത്യം ആ तदेन कर्तनं न करणीयम् अथवा पात्रं छुरिका पार्श्वे स्थापयति छुरिका अपि एवमेव पात्रम् अद्य किं कस्मिन् पात्रे वयं पाकं कुर्मः अयपात्रं नास्ति वस्तुतः केन पात्रेण निर्माणं करणीयं
मृत्पात्रे मृत्पात्रस्य निर्माणं कः कुर्वन् आसीत् कुलालः कुम्भकारः कोष्टिन् नास्ति कुम्भकारः कुम्भकारेण निर्मा तत्र एकः विषयः अस्ति तदर्थमहं वदन् अस्मि कुम्भकारेण निर्माणं करणीयं कुम्भकारेण निर्मित मृत्पात्रे पाकं करोति चेत् किं न भवति कः रोगः न भवति अद्य सर्वेषाम् एकः रोगः आगच्छति थैरायिड् वैद्यस्य समीपं गत्वा प्रथमं पृच्छतु वैद्यं पृच्छतु किमर्थं किमर्थं थैरायिड् अस्ति तस्य कारणं किं थैरायिड् केवलं न बहुविधरोगः वयम् इण्टालियम् अथवा अल्युमिनियम् नान्स्टिक् वक्तव्यमेव नास्ति नान्स्टिक् विषये न वदामि एव अहमपि खादामि किन्तु पश्यतु तादृशपात्राणाम् उपयोगं कुर्मः इति कारणेन रोगाः सन्ति किमर्थम् एतत् उक्तवान् वयं केवलं तस्य सौन्दर्यं अथवा तद् कियत् मूल्यं न्यूनं चैनीस् वस्तु सर्वं गत्वा क्रीणीमः किं किं कारणं वयं न पश्यामः अनन्तरं ब्लड् मध्ये लड् अधिकम् अभवत् इति स्वस्य विषये उक्तवान् मम विषये पञ्चदशदिनानि अहं हास्पिटल् मध्ये आसम् किम् अभवत् लड् अधिकम् अभवत् कथं जानाति प्रेशर् कुकर् मध्ये प्रेशर् कुकर् उपरि एक सेफ्टि वाल्व् अस्ति सेफ्टि वाल्व् लेड् उपयुज्य निर्माणं करोति तद् वस्तु लेड् मध्ये अस्ति तद् आमां लेड् इत्युक्ते वदति इयम् इयं तेन निर्माणं करोति कारणं तद् विकासः भवेत् तदर्थं तदेव तत् सम्यक् करोति चिन्ता नास्ति पूर्वतनजनाः जानन्ति स्म बृहत् बृहत् पात्राणि यदा भवन्ति तत्र सम्पूर्णम् एतद् लेड् स्थापयन्ति किन्तु तद् भवती उक्तवती इदानीं किं कार्यम् इति अस्ति तद्भिन्नम् एतद् भिन्नं लेड् मध्ये भिन्न प्रोसेस् करोति तत् तत् विषं न करोति एतत् सर्वं किमर्थम् उक्तवान् एकैकविषये अहम् इदानीं पठित्वा मम जन्मतः पठित्वा अहम् एतत् निर्माणं कर्तुं गच्छामि चेत् अहं केवलं तस्य स्वरूपमेव पश्यामि किन्तु एक कुम्भकारस्य पुत्रः जन्मना सह गृहे पश्यति सः कथं करोति सः यदा मृत्यु स्वीकरोति सः यदा जलं स्वीकरोति सः यदा मिश्रणं करोति तस्य आत्मा तत्र अस्ति आत्मा इत्युक्ते तस्य सम्पूर्णचिन्तनं तस्मिन् विषये सः कदापि वञ्चनां न करोति अन्य कस्मिन् अपि विषये करोति किन्तु तस्मिन् विषये सः न करोति तादृशं तदेव अद्य वयं चिन्तयामः तदेव करणीयमिति अहं न वदामि तस्य पुत्रः एव भवतु इति न वदामि अर्चकस्य पुत्रः अस्ति वयं जानीमः बहवः अर्चकस्य पुत्राः सन्ति किन्तु एकश्लोकमपि न जानाति कः विषयः तत्र किं तस्य किं दायित्वं सः किं करोति सः लेदर् बिस्नेस् करोति तक् बिस्नेस् करोति अहं ब्राह्मणः इति वदामि कः अर्थः तत्र कोऽपि अर्थः नास्ति तादृशदृष्ट्या अहं न उक्तवान् अहं किम् उक्तवान् इत्युक्ते स्वधर्मः इत्युक्ते अन्तरङ्गे एकप्रेरणा भवति मया एतत् करणीयं बहुधा पश्यतु वयं सर्वे किमर्थं सैन्यं न गतवन्तः वयं कर्तुं न शक्नुमः इति नास्ति वयमपि तत्र भवामः चेत् वयमपि कुर्मः किन्तु अस्माकम् अन्तः प्रेरणा नास्ति तदर्थं सत्यम् अस्माकं प्रेरणा अन्यत्र आसीत् वयम् अस्माकं प्रेरणा कुत्र अस्ति कस्मिन् विषये अस्ति तादृशकार्यं स्वीकृतवन्तः इत्युक्ते सामान्यदृष्ट्या सः एव अस्माकं स्वधर्मः किन्तु मध्ये मध्ये परिवर्तनं न करणीयं कदा कुत्रापि एकः प्रश्नः आगच्छति मम स्वधर्मः एषः न अन्यः इति उक्त्वा पलायनं न करणीयं मम स्वधर्मः कः इति ज्ञातव्यं भगवान् वदति तदर्थम् अग्रिमश्लोके वदति तदर्थमेव अहम् उक्तवान् भवान् क्षत्रियः अस्ति भवतः स्वधर्मः एषः एव अस्ति कारणं किम् शाङ्करभाष्ये अग्रिमश्लोकस्य भाष्ये भगवा भगवत्पादेन उक्तं भवान् एव पूर्वं पाशुपतास्त्रनिमित्तं पाशुपतास्त्रं सम्पादयितुं शिवेन सह भवान् युद्धं कृतवान् पाशुपदं सम्पादयितुं भवान् शिवेन सह युद्धं कृतवान् कारणं भवती किमस्ति
भवति क्षत्रियत्वम् अस्ति धैर्यम् अस्ति भवान् क्षत्रियः अस्ति भवतः स्वधर्मः क्षत्रियधर्मः अस्ति तस्मात् भवान् तेन किं वीर्यं सम्पादितं तेन किं कीर्तिं सम्पादितवान् तां कीर्तिमपि अस्त्रं सम्पादितवान् शिवेन सह युद्धं कृतवान् इत्युक्ते सामान्यं वा लोके केनापि कर्तुं न शक्यते कारणं किं शिवः इत्युक्ते किम् സംഹാരമൂർത്തി അസ്തി ഇല്ല സർവസ്യാപി സംഹാരസ്യ അന്തിമ ക്ഷണ അന്തിമ ബിന്ദു അസ്തി തേന സഹ എഷ തേന സഹ യുദ്ധം കൃതം ഇത്യുക്തെ എതസ്യ സർവം ഭാവാർത്ഥ കഹ അർജുന തത്ര ജയം പ്രാപ്തവാൻ ഇത്യുക്തെ കഹ അർത്ഥ മരണസ്യാപി മരണം മരണം നവതി ഇതി ഏകവാരം ഭവാൻ അവഗതവാൻ സത്യം മരണം നവതി ഇതി കഥ അവഗച്ചാമ आत्मबोधः यदा भवति तदा किल यदा आत्मबोधः भवति गीतायाम् एतावत् पर्यन्तं भगवान् यद् उक्तवान् भवान् एकवारं तत् कृतवान् किन्तु एकवारं सः बोधः भवति चेदपि तदपि अस्माभिः अवगन्तव्यम् इतः मध्ये मध्ये किं भवति विस्मरामः तत्रैव तिष्ठति इति अर्थः नास्ति भवान् एकवारं साधनया भवान् एकवारं प्रयत्नेन भवतः जीवनसमर्पणेन भवान् मरणम् अतिरिच्य अग्रे भवान् आगतवान् भवान् ज्ञातवान् शिवस्य शक्ति का इति तादृश नाम प्राप्तवान् तादृशकीर्तिं प्राप्तवान् इदानीं भवान् युद्धं न करोति इतः पलायनं करोति चेत् किं भवति भवतः सा कीर्तिः अपि गच्छति पश्यतु तदेव अग्रिमश्लोके अस्ति किमस्ति अग्रिमश्लोकस्य एतत् पूर्वश्लोकस्य सामान्य अर्थम् अवगतवन्तः तदेव उक्तवान् स्वधर्ममपि चावेत्य यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनक्षत्रियाः पार्थ सुखिनक्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् एकवारमपि वदामि पुनः हम्म। യതൃച്ഛയാചോപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം സംസ്കൃതഭാഷായാമേക്ക് നിയമ അസ്തി യഥാ ശ്ലോകം ശ്ലോകരൂപേണ പഠാമ श्लोके पदच्छेदः न करणीयः इत्युक्ते श्लोकपठनसमये श्लोकरूपेण यदा पठामः तदा पदच्छेदः न करणीयः पदच्छेदं वयं कदा कुर्मः अन्वयं कर्तुम् अर्थम् अवगन्तुं पदच्छेदं कुर्मः तत्र कोऽपि दोषः नास्ति करणीयं तदा एव अर्थम् अवगच्छामः किन्तु किमर्थं वदामि यदा अस्माकं यदा श्लोकस्पर्धा भवति तादृशसन्दर्भे यदा वयं पाठयामः बहवः पदच्छेदं कृत्वा पाठयन्ति यदृच्छया च उपपन्नम् इति नास्ति तादृशं श्लोके न वक्तव्यमिति संस्कृतस्य नियमः तस्मात् उक्तवान् हम्म। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं पदच्छेदं कुर्मः जानीमः किल दृष्ट्वा पठितुमः यदृच्छया पदच्छेदं करोतु हम्म, एकपदमेव यदृच्छया इति एकपदमेव चोपपन्नं कथं च उपपन्नं च उपपन्नं चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं कथं उत्तमं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः सुखिनः एव क्षत्रियाः क्षत्रियाः एव पार्थ लभते पार्थ एव लभन्ते യുദ്ധമീദൃശം ഈദൃശം ബഹു സരളമസ്തി ഏതസ്യ സർവപദാനാമപി പദ പരിചയ അസ്മാഭിഹി പുസ്തകം അദൃഷ്ടോ വക്തവ്യം ഇത്യുക്തെ എതത് ബഹു സരളമസ്തി വയം പഠിതവന്തഹ ബഹുവാരം പഠിതവന്തഹ തസ്മാത് ഭവന്തഹ പ്രയത്നം കുറുവന്തു പ്രഥമപദമസ്തി യദൃച്ഛയാ കിം പദമസ്തി പുസ്തകം അദൃഷ്ടോ വക്തവ്യം अन्तलिङ्गवचनविभक्ति सर्वं यदृच्छया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः या इति अस्ति सीतया रमया गीतया तृतीया विभक्ति अस्ति तृतीया विभक्ति एकवचनम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग तृतीया एकवचनं च अव्ययम् उपपन्नं
नपुंसकलिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं द्वितीय एकवचनं स्वर्गद्वारम्
अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं सर्वमपि एवमेव अपावृतम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकम् अग्रिमं भिन्नमस्ति सुखिनः मूलं किं पदस्य सम्यक् एव सुखिन् सुखिन् शब्दः नकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टिविभक्ति प्रथमबहुवचनं प्रथमबहुवचनं
सुखिन् सुखिनौ सुखिनः
बहुवचनं अत्र नास्ति अर्थं पश्यामः चेत् प्रथम बहुवचनं क्षत्रियाः क्षत्रियाः
അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ബഹുവചനം പാർത്ഥ ഹേ പാർത്ഥ സംബോധന പ്രഥമ സർവേ ന വദന്തി തസ്മാദേവ ലഭന്തെ ക്രിയാപദം ക്രിയാപദം ബഹുവചനം ആത്മനേപതി ബഹുവചനം ലെട്ട് പ്രഥമ ബഹുവചനം യുദ്ധം అకారాంత
నపుంసకలింగ ద్వితీయ ఏకవచనం యుద్ధం ఇత్యవ పదం యుద్ధ ఇది न యుద్ధం ఈదృశం
अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनम् इदानीं पदविभागः अभवत् पदपरिचयः अभवत् अर्थं पश्यामः पार्थ वदतु भवन्तः पुस्तकम् अदृष्ट किमपि तस्य पार्थ इत्युक्ते अर्जुन अन्य किमर्थं पार्थ इति वदति तस्य पितुः इत्युक्ते तस्याः पुत्रः इति कारणेन पार्थ हम्म। यदृच्छया
यदृच्छया
यदृच्छया आगतम् यदृच्छया कः अर्थः हम्म?
हम्म?
आमां संस्कृतेन वदतु <laughs> केनापि कारणेन अहं न चिन्तितवान् एवमेव आगतम् अथवा स्वेच्छया तदपि वक्तुं शक्यते स्वेच्छया स्व इच्छया आगतं यदृच्छया उपपन्नम् उपप्राप्तम् उपपन्नम् इत्युक्ते प्राप्तम् अपावृतम् आवृतम् आवृतम् अपावृतम् उद्घाटनम् उद्घाटितम् उत्तमम् उद्घाटितं स्वर्गद्वारं स्वर्गस्य द्वारं स्वर्गस्य द्वारम् ईदृशं एतादृशं युद्धं युद्धमेव सुखिनः ये सुखम् इच्छन्ति ते क्षत्रियाः ये क्षत्रियजनाः लभन्ते प्राप्नुवन्ति प्राप्नोति पश्यतु प्रतिपदस्य अर्थं दृष्टवन्तः कथं भवति हे पार्थ अर्जुन यदृच्छया प्राप्तं किं स्वर्गद्वारं स्वर्गं प्रवेष्टुं भवान् स्वे स्वयमेव एतत् प्राप्तवान् भवान् किमपि प्रयत्नं न कृतवान् युद्धमेवमेव आगतं यदृच्छया प्राप्तं तद् कोऽपि न त्यजति कः त्यजति मूर्खाः एव त्यजति किल भवान् न प्रयत्नं न कृतवान् किन्तु भवान् प्राप्तवान् अनन्तरं भवान् त्यजति चेत् तस्य कः अर्थः भवान् मूर्खः अस्ति चर्ता इदानीं अहं भवन्तं मूर्खः इति न वदामि भगवान् वदति किन्तु कः वदति अन्ये वदन्ति अन्ये वदन्ति इत्युक्ते सर्वे वदन्ति सर्वे इत्युक्ते के भवतः शत्रुजनाः अपि वदन्ति कियत् पर्यन्तं गच्छति इति पश्यतु कथं तस्य क्रमः भवान् मूर्खः अस्ति अहं न वदामि सर्वे वदन्ति अन्ये वदन्ति भवतः मित् शत्रवः अपि वदन्ति इत्युक्ते तावत् अधः भवान् गच्छति किं त्यजति चेत् यदृच्छया यद् प्राप्तं तद् त्यजति चेत् स्वाभाविकतया यद् प्राप्तं
तद् त्यजति चेत् सर्वे वदन्ति भवान् मूर्खः इति अर्जुनस्य समीपम् उक्तवान् अस्माकं कः सम्बन्धः एतस्य अस्माकमपि वयम् अद्य किं किं प्राप्तवन्तः एकैकः एकैकस्थाने अस्ति एतत् कथं प्राप्तवन्तः वयं तु वदामः मम प्रयत्नेन अहं प्राप्तवान् वदामः पूर्वजन्मस्य पूर्वजन्मनः किमपि वदामः भवतु स्वाभाविकतया जनाः किं वदन्ति अहं प्राप्तवान् मम प्रयत्नेन प्राप्तवान् एतत् सर्वं किं किं मम प्रयत्नेन प्राप्तवान् अहं पद्मकुमारः इव अस्मि मम एतत् शरीरं मम प्रयत्नेन प्राप्तं मम कः प्रयत्नः मम कोऽपि प्रयत्नः नास्ति एतद् विषये तत् शरीरविषये वयं बहु शीघ्रम् अवगतवन्तः मम उद्योगः मम स्थानं मम धनम् अहम् अद्य कुत्र अस्मि तत् सर्वदा प्रतिक्षणं वयं पुनः पुनः पुनः पुनः वयम् अस्मान् बोधयितुं प्रयत्नं कुर्मः किं बोधयितुं प्रयत्नं कुर्मः मम प्रयत्नेन करेक्ट् मम प्रयत्नेन प्राप्तवान् मम प्रयत्नेन अहं बोधस्य उपरि मम इति वयं बहु प्रयोगं कुर्मः भेदः अवगतवा अहम्बोधः इत्युक्ते कः अहङ्कारः न अहम्बोधः अहम्बोधः अहम्बोधः इत्युक्ते आत्मा अहं जानामि अहम्बोधः इत्युक्ते अहम् अस्मि इति बोधः तदेव अहं ब्रह्मास्मि इति वद अहमस्मि सः अहं ब्रह्मास्मि सः बोधः अस्माकं नास्ति अवगतं सः बोधः न आगतः किन्तु अस्माकम् अहं कारः अस्ति कारणं किम् अहम् इत्यस्य उपरि वयं सर्वमपि आरोपयामः किञ्चित् कष्टम् एतद् अवगन्तुं कथं वक्तुं शक्नोमि इति न जानामि इदानीं पश्यतु तत् सर्वत्र अस्ति तस्मात् किञ्चित् चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः इदानीं पश्यतु एत एतत् एषा उत्पीठिका अस्ति उत्पीठिका अस्ति पीठिका कुत्र अस्ति
बहु बहु
आगतं भवतु सर्वत्र आकाशः अस्ति अस्ति वा न वा अस्ति उत्पीठिकायामपि आकाशः अस्ति अस्पैस् इति अन्यभाषायां व्या व्याख्यानं न करोतु अहं वक्तुं न शक्नोमि अनन्तरम् इत्युक्ते स्पैस् भिन्नम् आकाशः इत्युक्ते किम् अहम् आकाशः इति वदामि सर्वत्र यद् व्याप्तमस्ति तत् उत्पीठिकायामपि अस्ति वा न वा अस्ति अस्ति उत्पीठिका आकाशे अस्ति वा प्रश्नः अवगतः एषा उत्पीठिका कुत्र अस्ति अहं किं पृष्टवान् प्रकोष्ठं सर्वं त्यजतु न्यूयार्क् मध्ये अस्ति इति न वदतु अनन्तरं तत्सर्वं तादृशमेव सम सर्वत्र आकाशः अस्ति वा न वा अस्ति अस्ति उत्पीठिका अपि अस्ति अस्ति वा न वा अस्ति उत्पीठिका कुत्र अस्ति आकाशे अस्ति आकाशे अस्ति इति वयं प्रयोगं कुर्मः उत् उत्पीटिका आकाशे अस्ति वा अथवा उत्पीटिका अपि आकाशः एव वा उत्पीटिका अपि आकाशः एव खलु उत्पीटिका आकाशः नास्ति वा उत्पीटिका अपि आकाशः एव उत्पीटिका अपि आकाशः एव एतानि सर्वाणि वस्तूनि अपि आकाशः एव सत्यं नास्ति वा अस्ति अस्ति किन्तु वयं कथं व्यवहारं कुर्मः उत्पीठिका आकाशे अस्ति इति व्यवहारं कुर्मः सत्यम् इत्युक्ते अस्माकम् आधारः आवश्यकः सप्तमी भक्ति आवश्यकी एवमेव बोधः इति यदस्ति अहम् इति यद् बोधः अस्ति तत् सर्वत्र अस्ति तद् अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति सर्वत्र सः अहं बोधः अस्ति किन्तु तस्मिन् अहं बोधे सर्वत्र व्याप्तं निर्गुणं निर्विकारं तादृश अहं बोधे अहं किम् आरोपणं करोमि
पद्मकुमारः इति मम नाम अहं स्थापितवान् नामतः पूर्वमहं किं स्थापितवान् രൂപം സ്ഥാപിതവാൻ സത്യം നാമ രൂപ അഹം ആരോപണം കൃതവാൻ കുത്ര ആരോപണം കൃതവാൻ അഹം അഹം ബോധെ സത്യം തത് കിഞ്ചിത് ചിന്തനം കരണീയം തഥാ തത് അവഗതി തദേവ വയം തസ്മാത് വയം താദൃശം കുർമഹ ഇതി കാരണേന അന്തതോ ഗത്വ വയം വിസ്മരാമഹ കത് കിം വിസ്മരാമഹ അഹം ബോധ ആ തദേവ തദർത്ഥമേവ അഹം ഉക്തവാൻ അഹം ബോധ വയം വിസ്മൃതവന്തഃ अहम्बोधस्य स्थाने किम् अभवत् अहङ्कारः अहमस्मि अहं कृतवान् तस्य बहु अधः आगत्य एकपाद पदमेव एतत् सर्वम् अहमेव सम्पादितवान् इति एकः भावः अवगतम् वस्तुतः वयं चिन्तयामः चेत् यः कोऽपि भवतु यदार्थते एकाकी उपविश्य चिन्तयतु भवतः जीवने यद्यदभवत् यस्य कस्यापि जीवने तत् किमपि मम बहु प्रयत्नेन अहं विचिन्त्य अहमेवं कृत्वा आनीतवान् इति अस्ति वा न किन्तु वयं तु वदामः तादृशमेव सर्वदा एतद् भवति यत् अस्ति तत्तु भवति तद् न इति न चिन्तयतु किल सूर्यः अस्ति चन्द्रः अस्ति अस्ति किल एतत् सर्व नक्षत्राणि सन्ति किन्तु एतत् सर्वं जन्म प्राप्तवन्तः एतत् सर्वम् अभवत् सत्यं तस्मात् तस्य किम् अस्ति नाशः अपि अस्ति सूर्यस्य नाशः नास्ति वा नास्ति वा सैन्स् अपि किं वदति प्रतिदिनं सूर्यः मरणं प्रति गच्छन् अस्ति प्रतिदिनं यदा मालाभगिनी मरणं प्रति गच्छति सूर्यः अपि किं करोति एतत् सौर्ययुधम् एकदिने समाप्तं भवति एतत् नक्षत्रम् एकदिने समाप्तं भवति नास्ति वा अस्ति वदति किल भूमि एकैकं स्वीकरोतु सर्वमपि एवमेव नाशं प्रति एव इत्युक्ते किं भगवान् पूर्वम् उक्तवान् यद्यद् जन्म प्राप्तवन्तः तत्सर्वं कुत्र गच्छति मरणं प्रति गच्छति किल तदा तस् एतस्य सर्वस्य अपि नाशः अस्ति एवमेव वयं पश्यामः चेत् अत्र किम् अस्ति वस्तुतया एकः बोधः अस्ति एकः अहं बोधः तद् वाक्यैः वक्तुं न शक्नुमः तस्य अवगमनं भवेत् तस्य अवगमनम् अद्य नास्ति तस्य कारणं किं किम् तस्य बहूनि कारणानि एव भिन्नभिन्नरीत्या वदति वयम् एतस्य बोधस्य उपरि वयमेव भिन्नभिन्नकार एकनाम स्थापितवन्तः एकरूपं स्थापितवन्तः अनन्तरं वयं किं कुर्मः प्रतिदिनं वयम् इदानीम् अग्रिमजन्मनः रूपनिर्माणं कुर्वन्तः स्मः अस्ति वा नास्ति वा अग्रिमजन्म मम अग्रिमजन्म कथं भवतु इति अहम् इदानीं निर्माणं कुर्वन् अस्मि
मम कार्याणि तदेव किल कर्म मम कर्म प्रतिकर्म मम कर्म उपयुज्य अहं निर्माणं कुर्वन् अस्मि मम अग्रिमचित्रं कथं भवेत् कथं तद् वक्तुं शक्नुमः अस्मिन् जीवने अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्मादेव वदति पूजा सर्वमस्ति किल पूजायां सर्वं सङ्कल्पः इति अस्ति वयम् अद्यतनलोके कोऽपि वृथा करोति द्वितीयपरार्धे श्वेतवराः कल्पे इति उक्त्वा कुर्वन्ति किन्तु पूजायाः अत्यन्तविशिष्टसमयः कः सङ्कल्पः भवान् सङ्कल्पं करोति तदर्थमेव पूजा भवति भवतः सङ्कल्पानुसृतं किमर्थं सङ्कल्पं करोति इति वदति किल तत् शास्त्रं तु उत्तममेव अस्ति शास्त्रे यदा पूजां कारयति तत्पूर्वं यः पुरोहितः अस्ति सः यजमानं वाचयति किं वाचयति किमर्थम् इति वदति एतत् सर्वम् उक्त्वा एतदर्थम् एतद् कुले एतद् मध्ये जन्म प्राप्तवान् एतद् नक्षत्रे एतत् समये कारणं भिन्नं कुत्रापि न गच्छेत् कियत् कनेक्षन् अस्ति वयं कम्प्यूटर् मध्ये एकं प्रोग्रामिङ्ग् कुर्मः चेत् कथं भवति एक एक कनेक्षन् भवति किल तदेव तस्य उत्तरम् आगच्छति तादृशमेव सङ्कल्पं भवान् यत् सङ्कल्पं करोति तत् तत्रैव गच्छति तावत् प्राधान्यमस्ति सङ्कल्पस्य तद् जीवने अपि तस्मात् किं न करणीयम् अनावश्यकसङ्कल्पं न करणीयं वयं क प्रतिदिनं कति सङ्कल्पान् कुर्मः बहुविधसङ्कल्पान् बहुविधम् अहम् इदानीमेव वयं स्वप्नं पश्यामः किल अग्रिमजन्मनि मम एतद् आवश्यकं तद् आवश्यकम् अथवा मम गृहम् एवं भवेत् अहं न जानामि किं किम् इति गृहम् इति अपि न यदा कदापि वयमेक उत्तमगृहं पश्यामः इति चिन्तयतु क्षणे अन्तरङ्गे तद् गृहं मनसि आगतम् एकचित्रम् आगतं हे एतादृशगृहं मम भवतु एकः सङ्कल्पः तत्र भवति तत् कुत्रापि न गच्छति इत्युक्ते अहं वदामि भवान् एकचित्रमस्ति इति चिन्तयतु एकं चित्रं भवान् तत् कम्प्यूटर् मध्ये स्थापयतु इदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तद् बृहत् करोतु तत् चित्रं कम्प्यूटर् मध्ये लार्ज् कर्तुं शक्यते किल लार्ज् लार्ज् लार्ज् करोतु किं भवति अन्ततो गत्वा किं भवति हा उत्तमम् एकबिन्दु भवति एकबिन्दु तेन सह अन्येकबिन्दु अन्येकबिन्दु बिन्दु बिन्दु बिन्दु बिन्दु बिन्दु योजयित्वा एव भवान् किं कृतवान् चित्रं लिखितवान् यदा अहं लिखामि तस्मिन् समये अहं लेखनीं स्वीकृत्य अहं चित्रस्य लेखनं करोमि बिन्दुशः एव अहं लिखामि सत्यं तद् वयं न अवगच्छामः कारणं किं तत्र सातत्यमस्ति सातत्यम् इत्युक्ते किं वदामि अथवा संहिता अस्ति सन्धिपठनसमये पठामः किल अक्षरयोः मध्ये एकः सम्बन्धः अस्ति किम् इति वक्तुं न शक्नुमः रमेशः इति आगच्छति रमा ईशः रमेशः इति एकपदम् अभवत् तत्र कथं तावत् सामीप्यम् एतस्य एतयोः बिन्दुद्वयोः मध्ये कालस्य रूपस्य तादृशसम्बन्धः अस्ति इति कारणेन तत् किम् अभवत् एकचित्रम् अभवत् मम चित्रस्य मूलं किं तदर्थमेव अहं पृष्टवान् मम चिन्तनं मम कल्पना मम कल्पना मम अहं किम् उक्तवान् पूर्वं मम सङ्कल्पः अहं चिन्तितवान् उमारमण राधारमण्जी चित्रं लिखामि इति अहं बिन्दुः कृतवान् रेखां कृतवान् लेखनीं चालितवान् किन्तु किं चित्रम् अभवत् चित्रलेखनं जानामि चेत् नो चेत् मालभगिन्या चित्रं भवति नो चेत् अन्यस्य भवति चित्रलेखनं तदर्थमेव अहम् उक्तवान् स्वधर्म मम स्वधर्म सः अस्ति चेत् एकः चित्रलेखकः अहमस्मि चेत् अहं यदा लेखनी मम कर्म यदा अहं करोमि किञ्चित् अवग अवगच्छति वा न वा किञ्चित् लेखनीं स्थापयित्वा अहं यदा मम कर्म करोमि मम स्वधर्मकारणेन मम अन्तरङ्गे किं भवति सङ्कल्पः भवति कः सङ्कल्पः तस्य चित्रस्य सङ्कल्पः तस्य चित्रम् अत्र भवति सत्यम् एतत् चित्रं न भवितव्यम् इति अहं चिन्तयामि इत्युक्ते एतत् चित्रं अहं जन्म दत्तवान् सत्यं कोटिशः रूप्यकाणि भवतु अहं जन्म दत्तवान् अहं सृष्टवान् एतत् चित्रं तस्य किमस्ति नाशः अस्ति अस्ति वा न वा जन्म अभवत् इति कारणेन तस्य नाशः अपि अस्ति तस्मात् मया किमपि कर्तुं न शक्यते एवमेव एतानि सर्वाणि चित्राणि कानि चित्राणि अद्य पश्यामः किल मिरर् पश्यामः दर्पणे पश्यामः प्रातःकाले एकं सुन्दरचित्रं पश्यामः एकैकसस्य तत् चित्रं कैः निर्मितम् अस्माभिः अन्यत्र अन्यः सङ्कल्पं कृतवान् चित्रलेखने मम सङ्कल्पे अहमेव एतस्य चित्रस्य निर्माणं कृतवान् किन्तु अहम् एकसमये सङ्कल्पं कृतवान् इति अर्थः नास्ति अहं कदा सङ्कल्पं कृतवान् भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु भिन्नभिन्नकार्ये सङ्कल्प कृतवान् सङ्कल्पानन्तरं कर्म अभवत् कर्मानन्तरं चित्रम् अभवत् अभवत् तस्य सम्बन्धः तद् न भवितव्यम् इत्युक्ते किं करणीयं सङ्कल्पः न करणीयः कर्म न करणीयः इति न अवगतं तद् न भवितव्यम् इत्युक्ते इदानीं भवता किं कार्यं करणीयम् तदहं न करोमि इति चिन्तयति चेत् प्रयोजनं नास्ति कारणम् इदानीं कार्यम् अकृत्वा भवता उपवेष्टुं न शक्यते कारण अद्य भवान् यत् कार्यं करोति तत् कार्यं भवतः पूर्वसङ्कल्पस्य विषयः भवान् पूर्वमेव तत् कृतवान् अहं श्रीनिवासमहोदयम् एकं नोदनं करोमि इति चिन्तयतु नोदनं करोमि श्रीनिवासमहोदयः पतन्नस्ति गच्छन् अस्ति गमनसमये अहं चिन्तयामि अहं न करोमि प्रयोजनमस्ति वा अस्ति वा न अहं मम मुखतः द्वितीय स्टेज् वदामि अहं मम मुखतः कस्यापि तर्जनं कृतवान् दीपायाः तर्जनं कृतवान् मम तर्जनमिति कर्म समाप्तं सत्यं सङ्कल्पः अभवत् कुत्र सङ्कल्पः अभवत् मनसि सङ्कल्पः अभवत् सः किं करोति सम्यक् नास्ति तस्य तर्जनं करणीयम् अहं तर्जनं कृतवान् सा श्रुतवती तस्य दुःखं सा अनुभवन्ती अस्ति रोदनं करोति अथवा ग्लास् सर्वं नाशं करोति चषकं सर्वं किमपि तस्याः प्रकृति अनुसृतं सा कुर्वती अस्ति तदानीम् अहं चिन्तयन् अस्मि मया न करणीयं प्रयोजनमस्ति वा न तस्मात् कर्म यदा भवति तस्मिन् समये अहं न करोमि इति पलायनं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति एकं भवता कर्तुं शक्यते किं कर्तुं शक्यते अद्य यद् भवान् प्राप्तवान् अद्य किं कीदृशजन्म प्राप्तवान् तद् भवान् सम्यक् करोतु तस्मिन् समये भवान् एकनिश्चयं करोतु अनावश्यकसङ्कल्पं न करोतु मम इतोपि उत्तम अमेरिका मध्ये न्यूयार्क् मध्ये मम गृहमस्ति इतोपि उत्तमस्थलं कुत्र अस्ति सम्यक् भारते मम गृहं भवतु इति सङ्कल्पः करोति चेत् भविष्यति भविष्यति एव तद् न भविष्यति इति नास्ति किन्तु बहुजनाः भारत भवत्याः विषये न वदामि बहुजनाः भारतम् इति वदति किन्तु अन्तरङ्गे अहं जानामि कुत्र भवतु इति चिन्ता अस्ति किं भवतु इति चिन्ता पश्यतु वयम् एतत् सर्वम् अस्मिन् एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः जन्मनेव वयमेव दशवर्षपूर्वं वयं किं कृतवन्तः इदानीम् अस्माकं चिन्तनं कुत्र अस्ति किल मम जीवने अहं सर्वदा पश्यामि अहं सर्वदा अनुभवामि मम जीवनेन सह एतत् मम जीवने अहं यदा मम पञ्चवर्षपूर्वम् अहं यदा पश्यामि अहं बहु भिन्न एकलोके आसम् किन्तु अहम् अमेरिकामागतवान् अत्र किमपि किमपि कार्यं कुर्वन् अस्ति संस्कृतप्रचारकार्यं कुर्वन् अस्ति अहं चिन्तयामि अहं कदापि एतादृशसङ्कल्पं कृतवान् आसं वा निश्चयेन आसम् अहं चिन्तितवान् बहुवारम् अहं चिन्त अहं किं चिन्तितवान् तदेव मम जीवने आगतम् तद् तस्मादेव भगवान् वदति भवान् अनावश्यकते अहं तान् मारयामि अहम् एतान् मारयामि अहम् एतत् करोमि अहं युद्धं करोमि एवं न चिन्तयतु भवतः स्वधर्मः इति चिन्तयतु भवान् अद्य कुत्र अस्ति किं प्राप्तवान् अस्ति एतत् ईश्वरीयम् इति चिन्तयतु भवतः पुरतः एव भगवान् तिष्ठन् अस्ति किन्तु भवान् नावगच्छति भवतः भगवतः वाक्यं शृणोति तदापि नावगच्छति एतत् अर्जुनं वदति इति न चिन्तयतु अस्मान् सर्वान् प्रतिदिनम् अस्माकं पुरतः अस्माभिः सह भगवान् पदे पदे पदे पदे प्रदर्शयति तस्मादेव कुन्तीदेवी उक्तवती किं महाभारतपठनसमये कुन्तीदेवी एकप्रार्थनां करोति भाग्यवन्तं प्रसूयेत मा शूरं मा च पण्डितम् इति इत्युक्ते कुन्तीदेव्याः पुत्राः सर्वे अपि शूराः आसन् पण्डिताः आसन् किन्तु तस्याः जीवनं कथमासीत् जीवनं कष्टकरमासीत् किल तद् एक समये वदति किमर्थं वदति अहं किमर्थम् इदानीं तद् उक्तवान् इत्युक्ते यदा वयं सङ्कल्पं कुर्मः शूरः भवतु वीरः भवतु मम पुत्रः वैद्यः भवतु मम पुत्रः प्रधानमन्त्री भवतु मम पुत्रः डाक्टर् भवतु इत्येव सङ्कल्पं कुर्मः मम पुत्रः पुत्रः भवतु इति कदापि सङ्कल्पं न कुर्मः कति मातरः तादृशस्वप्नं पश्यन्ति मम पुत्रः एकः पुत्रः भवतु इति कथ कः पश्यति कः प्रयत्नं कृतवान् अमेरिकायां वयं पश्यामः मम पुत्री मम पुत्री भवतु किल मम पुत्री प्रथमम् एका पुत्री भवतु तदनन्तरम् अन्यत् सर्वं भवतु तत् न करोति इति कारणेन मातरः अथवा पितरः तादृशसङ्कल्पं न कृतवन्तः इति कारणेन अद्यतनपुत्रः अथवा पुत्र्यः तादृशाः न सन्ति भवतां सङ्कल्पानुसृतमेव ते वर्धनं प्राप्तवन्तः तत्र कोऽपि संशयः नास्ति दशवर्षानन्तरं रोदनं कृत्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति कदा रोदनं कुर्मः
दशवर्षानन्तरं रोदनं कुर्मः इत्युक्ते कः कः अर्थः यदा ओल्ड् एज् होम् प्राप्नोति अद्य प्रातःकाले वयम् एकचित्रं दृष्टवन्तः दीपं पृच्छतु एकवृत्तः तस्य माता मम गृहम् आगत्य द्वौ द्वयोः अपि उद्योगः अस्ति अत्र द्वौ अपि इदानीम् उद्योगं कुरुतः वा न इदानीं नास्ति द्वौ अपि निवृत्तौ मातापिता मिलित्वा भारते भवान् द्रष्टुं न शक्नोति मातापिता मिलित्वा मनः सिद्धं करोति परस्परम् अस्मान् वदति अस्माकं समीपं वदति ओल्ड् एज् होम् उत्तममेव एषा पृष्टवती ओल्ड् एज् होम् गन्तुं मनः सिद्धं करोति वा तदा ते किमपि लज्जां विना उक्तवन्तः सत्यम् ओल्ड् एज् होम् गन्तुमेव मनः सिद्धं करोमि अहं जानामि मम स्थानं कुत्र इति मया कुत्र गन्तव्यम् इति अहं जानामि मम पुत्रस्य मम पुत्र्याः अपेक्षया पुत्री अस्ति वा तस्य न पुत्रः मम पुत्रस्य समीपे एकः एव पुत्रः तस्य कृते एव जीवनं कृतवन्तः एतावत् पर्यन्तं तस्य पुत्रस्य कृते एव इदानीं जीवनं करोति सः चिन्तयति निश्चयेन द्वित्रवर्षाभ्यन्तरे अहम् ओल्ड् एज् होम् प्राप्नोमि सङ्कल्पः आरब्धः सः न प्राप्नोति वा निश्चयेन प्राप्नोति किमर्थम् उक्तवान् यदा सङ्कल्पं करोति जीवने अस्माकं धर्मः कः अस्माकं धर्मः इत्युक्ते हा तदर्थमेव स्वधर्मः कः मम स्वधर्मः कः अहं कोऽपि भवतु अहं जड्ज् भवतु अहम् अड्वकेट् भवतु अहं किमपि बृहत् बृहत् प्रधानमन्त्री भवतु कोऽपि भवतु किन्तु सर्वेषां जीवनं वयं दृष्टवन्तः दूरतः वयं पश्यामः किल कति मन्त्रिणः तेषां जीवनं कथमस्ति किं ते सम्पादयन्ति किमस्ति तेषां जीवनेन भवान् अपि तस्मिन् लोके जीवनं कुर्वन्नेव अस्ति इदानीं किम् अस्ति स्वस्य विषये किञ्चित् अध्ययनं करणीयं स्वस्य विषये किञ्चित् पठनीयं स्वस्य किञ्चित् आत्मावलोकनं करणीयं मम स्वधर्मः कः इति न्यूनातिन्यूनं ज्ञातव्यं मम कर्तव्यं किम् इति न्यूनातिन्यूनम् अवगन्तव्यं जीवने सदा सर्वदा मम समयः नास्ति किमपि वदति चेत् मम समयः नास्ति भवान् दशनिमेषं ध्यानं करोतु इति वदति इति चिन्तयतु भवन्तः चिन्तयन्तु प्राक्टिकल् कृत्वा चिन्तयतु दशनिमेषं ध्यानं कर्तुम् अस्माकं समयः न भवति टेन् मिनिट्स् केवलं ट्वेण्टि फोर् अवर् मध्ये टेन् मिनिट्स् ध्यानं करोतु इति वदति चेत् शक्यते वा एतदेव अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः ऋषयः उक्तवन्तः प्रातःकाले सन्ध्या मध्याह्ने सन्ध्या सायं सन्ध्या अनन्तरं तुरीयसन् न्यूनातिन्यूनं त्रिसन्ध्यासन्दर्भे सन्ध्यावन्दनं करोतु भवान् एकवारं हस्ते जलं स्वीकृत्य गायत्रीमन्त्रम् उक्त्वा भवान् समर्पयतु अर्घ्यं करोतु तदा भवान् अवगच्छति भवान् कः धियो यो नः प्रचोदयादित्येव मन्त्रः धि मम बुद्धि प्रचोदयतु इत्येव प्रार्थनां करोमि मम बोधः भवतु मम आत्मबोधः भवतु मम चिन्तनं भवतु इत्येव करोति अथवा सर्वं त्यजतु किमपि न जानाति मन्त्रमपि न जानाति तन्त्रमपि न जानाति अस्माकं ऋषयः कीदृश उत्तमः सन्ध्यासमये एकवारम् एक दीपं ज्वालयतु उक्तवन्तः वा न वा किमर्थं दीपं ज्वालयति एकवारं भव कोऽपि भवतु लोके सः यदा दीपं यदा ज्वालयति तस्य अन्तरङ्गे अपि एकः लघुप्रकाशः भवति अस्मिन् विश्वे अस्मिन् अन्धकारे बहिस्तात् कर्तुं शक्यते इति एकः विषयः द्वीपज्वालनमेव तदेव अस्माकं शास्त्रस्य आरम्भम् इति ते स्वीकृतवन्तः यत्किमपि पठनात् पूर्वम् अथवा किञ्चित् अनन्तरं प्रार्थनां करोतु किल रामनाम वदतु श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं രാമനാമ വരാനനെ ഭവാൻ സഹസ്രവാരം വദതി ഇതി ഗുണം പ്രാപ്നോതി ഇതി വദതി സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനെ ഭവന്ത ജാനന്തി തസ്യ ഏക കടപയാദി സംഖ്യം ദൃഷ്ട തത് പശ്യാമഹ ചേത് സഹസ്ര ഇതി സംഖ്യ ആഗച്ഛതി കടപയാദി ഇതി സംഖ്യ ജാനാതി കടപയാദി അത്രാപി ബഹു പ്രസിദ്ധമസ്തി കില കിം വദതി ആ സത്യം ഇതാനി ക ഇത്യസ്യ ഏക ഏകം ഖ ദ്വേ का ख ग ख न सर्वस्य एकं द्वे त्रीणि चत्वारि आहत्य पञ्चविंशति इति सङ्ख्या आगच्छति र इत्यस्य एकसङ्ख्या आगच्छति सत्यं किल एवं पश्यामः चेत् र इत्यस्य एकसङ्ख्या मा इत्यस्य एकसङ्ख्या श्रीराम राम रामेति त्रिवारं राम राम राम इति वदति चेत् तद् गुणनं पश्यामः चेत् कटपयादिसङ्ख्या दत्वा गुणनम् अहम् अग्रे वर्गे अहं तत् प्रदर्शयामि श्लोकं कथम् आगच्छति इति पश्यामि चेत् सहस्रम् इति सङ्ख्या आगच्छति केवलं कडप रामनाम एकैकश्लोके अपि अस्ति अहं पूर्वम् उक्तवान् गायत्रीमन्त्रे चतुर्विंशति अक्षराणि रामायणे चतुर्विंशतिसहस्रं श्लोकाः एकैक अक्षरतः एकसहस्रश्लोकम् आरम्भः त इति अस्ति तत् सवितुर्वरेण्यं प्रथमश्लोकः തപസ്വാധ്യായ നിരതം താതഹ ആരഭ്യ ഏകസഹസ്രം ലിഖിതവാൻ അഗ്രിമാക്ഷരം സ്വീകൃത്യ അനന്തര ഏകസഹസ്രം ലിഖിതവാൻ സർവം കുത്ര കുത്ര കുത്ര യോജി കിമർത്ഥം എന്തത് ഉക്തവാൻ അസ്മാകം ആചാര്യാഹ അസ്മാകം ഋഷയ അസ്മാകം മുനയഹ തേ സാമാന്യ ജനാഹ ന തേ കിമപി ന ജാനന്തി ഇതി ന ചിന്തയതു തേ ജാനന്തി ഏതാദൃശ ലോകേ കലികാലേ अस्माकं कस्यापि समयः न भवति वयम् एतादृशकार्यं किमपि न कुर्मः सर्वेषां समयः कुत्र ब्रू कथं सम्यक् करणीयं नेत्रं कथं सम्यक् <laughs> करणीयं नासिका कथं सम्यक् करणीयं कति घण्टां व्यापयामः वयं कति घण्टां का पादस्य नखं कथं सम्यक् करणीयं किं वैद्यः
अहं भारते कदापि न श्रुतवान् अत्र तत्र कोडियाट्रि तदर्थमपि वैद्यः नखं कर्तनं करोति वैद्यः वा कुत्र तदर्थं समयः अस्ति सप्ताहे सप्ताहे तत्र गत्वा एकघण्टां व्यापयितुं समयः अस्ति तदा किमपि ब्रह्माण्डसृष्टिः नास्ति धनमपि दद्मः धनं दत्वा तत्र गत्वा उपविशामः किं किं चलति तस्मिन् लोके एकवारं भवता दीपं ज्वालयति चेत् किं भवति भवान् यत् किमपि एकस्तोत्रम् एकवारं वदति पञ्चाक्षरस्तोत्रमस्ति किल एकवारम् उक्त्वा पश्यतु अथवा एतदस्ति निर्वाणषट्कं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च न च घ्राणनेत्रे न एवम् एकं किं किं चिन्तनं कथं कथम् आगच्छति एकवारं श्लोकं वदतु जीवने एकवार अन्य सर्वं समाप्य एकवारं दीपं ज्वालयित्वा उपविश्य एकवारं श्लोकं वदतु तावान् आनन्दः तावान् सन्तोषः भवान् किमपि करोतु न मिलति भवान् भवतः मुखं भवतः मस्तकं भवतः कर्णः भवतः कण्ठः भवतः हस्तः भवतः पादः भवतः घटी सर्वस्य अलङ्कारं करोतु कोऽपि भवन्तं न पश्यति कः पश्यति कोऽपि पश्यति वा
वयमेव पुनः पुनः गत्वा दर्पणं पश्यामः अन्यः कोऽपि न पश्यति किञ्चित् अधिकम् अलङ्कारं करोति सर्वे परिहासं कुर्वन्ति सत्यं वयं परिहासं कुर्मः किल यदा मेट्रो मध्ये गच्छामः गच्छामः अहमपि करोमि स्म यः कोऽपि एकः आगच्छति तस्य अलङ्कारं दृष्ट्वा ममेव हासः आगच्छति मम मनसि एष कति अहं बहुवारं चिन्तितवान् मधु सह बहुवारं वयं वदामः कति घण्टां एषः अलङ्कारं कृतवान् अमेरिका मध्ये न्यूयार्क् मध्ये बहु महामहा यूनिवर्सिटि मध्ये भारतमध्ये अपि भारतमध्ये अपि कुर्वन्ति न इति न वदामि वयं भारतमध्ये वयं वदामः किल सर्वे बुद्धिमन्तः अमेरिका मध्ये इति तस्मात् उक्तवान् ते अपि कुर्वन्ति अहं किमर्थम् एतावत् उक्तवान् इत्युक्ते तेषां परिहासार्थं न कस्यापि परिहासार्थम् अवज्ञा कर्तुं न जीवनस्य विषये शङ्कराचार्यभगवत्पादैः उक्तमस्ति मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः त्रयं प्राप्तुं सरलं नास्ति कोटिकोटिजन्म कृतपुण्यफलेन प्राप्नोति एकमनुष्यजन्म तत्रापि एतादृशकार्ये इच्छा तत्रापि भारते जन्म भारते जन्म इत्युक्ते भारते जन्म न प्राप्तवन्तः इति दुःखं न करोतु भारतमिति मम केवलं भूमिविषये अहं न वदामि भारतमिति एकः सङ्कल्पः भारतमिति राष्ट्रं राष्ट्रम् अस्माकं हृदये जीवनं करोति राष्ट्रं केवलं भूमिमध्ये नास्ति किल नो चेत् पाकिस्तान् अपि भारतमेव खलु सर्वमपि भारतमेव किल पर्षिया अपि भारतमेव पूर्वतन अफ्गानिस्तान् अपि भारतमेव तस्मात् भारतमिति अहं भूविभागे न वदामि अत्र न्यूयार्क् मध्ये अपि भारतं कर्तुं शक्यते भासी रथ रतिं ये कुर्वन्ति ते भारतीयाः भासी इत्युक्ते हा प्रकाशः रति भा र तम् इति त्रीणि पदानि वृथा न आगतं भा भासि रति रति इत्युक्ते आनन्दः ये प्रकाशे ये ज्ञाने ये नालेज् मध्ये ज्ञाने ये आनन्दम् अनुभवन्ति ते भारतीयाः वेदने आनन्दम् अनुभवन्ति ते न येषां ज्ञाने आनन्दः अस्ति ते भारतीयाः इति तादृश अर्थे सर्वे भारतीयाः वयं कुत्रापि भारतं स्रष्टुं शक्नुमः कुत्र प्रथमं कुत्र सृष् सृष्टं भवेत् अन्तरङ्गे तत् सत्यं प्रथमं स्वस्य अन्तरङ्गे सृष्टं भवेत् तत्रत्य लघु लघु लघु विषयाः बृहत् बृहत् विषयं सर्वं त्यजतु गृहे एक लघुपूजागृहं लिखे गृहे एक ईश्वरस्य विग्रहम् अथवा कस्यापि कस्यापि तस्य पुरतः एकदीपज्वालनं ತುರ ಪ್ರಾತ ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೆ ಉತ್ಥಾ ಎಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇಲ್ಲ ಕರಾ ವಸತೆ ಕರ ಕರಮಧ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿರ ಕೌರಿ ಪ್ರಭಾ ಕರದರ್ಶನೆ ತಾಶ ಲಘು ಲಘು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಸವ ವಿಮ್ ಯೇ ಮಹಾಭಾರತ ಉಪನಿಷದ ವೇದ ಎಸರ್ವ ಯೇ ಲಿಖಿತವಂತ ತೇ ಮೂರ್ಖಶ ಪಂಡಿತ ಭಾ किल अद्य वयम् अद्य वयं परिहासं कुर्मः किल केषां केषां परिहासं कुर्मः केषां केषां विषये चर्चां कुर्मः मद्यं पीत्वा बोधं विना तादृशसदसि भगवद्गीतायाः विषये चर्चां करोति भगवद्गीतायाः चातुर्वर्ण्यं किम् इति भवतु समयः अभवत् इति सूचितवती भवतु वयम् एवं समापयामः एतत् श्लोके उक्तपदानाम् अवगमनम् अभवत् वा मम उद्देशः सः एव आसीत् तत्र अस्ति स्वधर्मः इति एकपदमस्ति क्षत्रियः इति एकपदमस्ति एकैकस्य किमर्थं तादृशम् आगच्छति इति एक अर्थः अस्ति तद् अस्माभिः अवगन्तव्यं यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनक्षत्रिया पार्थ सुखिनक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् एतस्य अन्वयं अग्रिमसप्ताहे कुर्मः अत्यन्त सरल अन्वयः अस्ति तस्मात् मम अपेक्षा अस्ति स्वयम् अन्वयः करणीयः एकैकप्रश्नं पृष्ट्वा स्वयमेव वयम् अन्वयम् एतस्य रचयामः वयं कर्तुं शक्नुमः वयं स्वयं कर्तुं शक्नुमः समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चिद्दुःखमा भवेत् ॐ शान्ति शान्तिः